SBS Radio ລາວ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງໂອກາດ ແລະ ອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ເປັນຍາມພິເສດ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຄອບຄົວ ສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ບັດນີ້ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຈ ຳຕ້ອງປັບໂຕເຂົ້າກັບກົດເກນ ການຈຳຕ້ອງຢູ່ຫ່າງກັນ ແລະ ກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປມາ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກຳລັງລໍຄອຍການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເພື່ອຈະໄປມາຫາສູ່ຄົນຂອງຕົນ ແລະ ບາງຄົນກໍຂຸ້ນຂ້ຽວໃນການກະວາງວິທີການໃໝ່ ເພື່ອຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງການຢູ່ລອດວັນເດືອນປີ 2020 ທີ່ເປັນມື້ເປັນວັນເປັນປີທີ່ຍາກຊາລຳບາກຍາກແຄ້ ນແທ້ໆ ພາຍໃນ 112 ມື້ທີ່ແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຖືກລັອກດາວໄວ້ ຍານາງ Effie Atkins ຄົນສາຍເລືອດກຣີກ ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍເປັນມະເຮັງປອດ ຫວັງວ່າຍານາງຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະ ເພນີຂອງຄອບຄົວຂອງຍານາງ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຣິດສະມາດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ກະທັງທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຢູ່ນອກບ້ານນອກເຮືອນໃນປີນີ້ 2020 ຍານາງເວົ້າວ່າ We live in a very tough time. I don't have a fear because I'm careful. Before I go out or before I do anything, I check first. ພວກເຮົາຢູ່ກັນໃນເວລາອັນຍາກຊາຫຼາຍແທ້ໆ ຍານາງບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຍານາງລະມັດລະວັງ ກ່ອນຈະອອກບ້ານ ກ່ອນອື່ນ ຍານາງກວດເບິ່ງວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ຜົນສະທ້ອ ນຈະເປັນແນວໃດ ຍານາງເຕີບໂຕຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດ Greece ແລະ ມີຄວາມປະສົບການທີ່ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຣິດສະມາດ

or doing the Christmas tree or ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຣິດສະມາດກັບຫຼານແຕ່ລະຄົນທັງ 7 ຂອງຍານາງ ຍານາງ Kylie Grey ທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີພື້ນຖານຢູ່ຊິດນີ ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກໍມີຄວາມຍາກຊາທີ່ບໍ່ສາມາດຈະມີ ແຜນການອັນໜັກແໜ້ນທີ່ຈະພົບປະກັນກັບພໍ່ຂອງຍານາງຢູ່ທີ່ Brisbane Queensland ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ພໍ່ນັ້ນເປັນມະເຮັງທີ່ປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້

ແລະ ມັນອາດເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຣິສມັສຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ຈະເຮັດຈະກະທຳກັນຂຶ້ນ ມັນສຳຄັນແທ້ໆ ຍານາງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ຖ້າຫາກລາວເຈັບປ່ວຍຫຼາຍ ຍານາງຈຳຕ້ອງ quarantine ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດໄປຫາ ລາວເປັນເວລາ 2 ສັບປະດາ ແລະ ລາວ ອາດລ່ວງລັບໄປເມື່ອຍານາງເຮັດ quarantine ຢູ່ ແລະ ຍານາງຄິດວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນອັນມະຫາສານໃສ່ສຸຂະພາບປະສາດຂອງທຸກໆຄົນ ຍານາງເກຣັກເຊື່ ອວ່າ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທັງຫຼາຍນຶກຄິດຄືນໃໝ່ວິທີການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຕົ້າໂຮມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງໂອກາດພິເສດ ກະທັ່ງທີ່ຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນຕ່າງລັດກໍຕາມ

ລາວຂັບລົດລົງມາກັບເມຍຂອງລາວ ແລະ ຍານາງບິນຂຶ້ນໄປ ນັ້ນເປັນວິທີການທີ່ພວກຍານາງພົບປະກັນ ທີ່ຫຼັກໆແລ້ວຂ້າມກົດເກນ quarantine ທຸກຢ່າງ ມັນເປັນເວລາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຍານາງດີໃຈຫຼາຍທີ່ຍານາງເຮັດໄດ້ ແຕ່ສຳລັບພໍ່ຂອງຍານາງນັ້ນ ແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງໂດຍທາງອອນລາຍຜ່ານ Zoom

ໂດຍເຫດນີ້ ຍານາງສັ່ງອາຫານກຣີກໃຫ້ ພວກຍານາງ Zoom ເບິ່ງກັນແລະກັນ ແບບນັ້ນແຫຼະ ໂດຍເຫດນີ້ ພວກຍານາງຮ່ວມອາຫານກັນຜ່ານ Zoom ທີ່ມັນເປັນນິທານແນວໜຶ່ງ ແລະ ແນ່ນອນ ມັນມີຄວາມສະໜຸກສະໜານ ມັ ນຈົບດີກວ່າທີ່ຈະໄປມີໜ້າຢູ່ພຸ້ນ ແຕ່ໂຊກດີ ຊາຍແດນ Queensland ຈະເປີດໃຫ້ແກ່ຄົນ Greater Sydney ຈາກແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ຄອບຄົວຂອງຍານາງເກຣກຈະເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ແບບເປັນຕົນເປັນໂຕ ແລະ ບັດນີ້ສາ ມາດຊີ້ຂາດແຜນການສຳລັບຄຣິສມັສໃນເດືອນທັນວາປີນີ້ ສາດສະດາຈານ ເຈມສ໌ ອາວານີຕາກິສ ອາຈານໃຫຍ່ໃນດ້ານ Cultural Theories ແລະ Sociology ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Western Sydney University ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເວົ້າວ່າ

ສາມາດທະວີຄວາມໂດດດ່ຽວ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວປ່ຽວໃຈ ທ່ານສະເໜີສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດພົບປະກັນໂດຍໂຕຕໍ່ໂຕ ໃຫ້ຊອກຫາວິທີທາງຜ່ອນຄາຍການພົບປະກັນແບບນັ້ນໂດຍໂຕຕໍ່ໂຕ ທ່ານ ເລົ່າຄວາມປະສົບການຂອງທ່ານສູ່ຟັງວ່າ and friends of mine put

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫາຜົນກຳໄລໃດໆ ຄື Feros Care's Be Someone for Someone ມີຈຸດປະສົງແກ້ໄຂຄວາມໂດດດ່ຽວປ່ຽວໃຈ 1 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 4 ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍໃນເວລານີ້ປະສົບກັບຄວາມໂດດດ່ຽວ ຍານາງ Jo Winwood ທີ່ເປັນຜູ້ນ ຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ We know that Christmas is the loneliest time of year

ທີ່ຢູ່ກິນໂດຍຜູ້ດຽວ ຫຼື ຄົນທີ່ໄວແກ່ອາຍຸທີ່ຢາກມີຄວາມສຳພັນກັນໃນດ້ານສັງຄົມ ຈົ່ງວາດແຕ່ງຄຣິສມັສຂຶ້ນສຳລັບປີນີ້ ສາດສະດາຈານ ອາວານີຕາກິສ ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມທົນທານຂອງວັດທະນະທຳ ໄດ້ ສຶກສາເບິ່ງຊຸມຊົນທີ່ພົບພໍ້ໄພພິບັດຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະ ໃນແຫ່ງອື່ນໆຂອງໂລກນີ້ ການສຶກສາຂອງທ່ານນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ແຕ່ພາຍຫຼັງການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈວິກິດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄັ້ງດຽວໃນສະຕະວັດ ສິ່ງທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຕ້ອງຮູ້ແມ່ນຜົນສະທ້ອນທີ່ຊຳເຮື້ອ ວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ຈະຄວບຄຸມມັນ ທ່ານສະເໜີໃຫ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະປ່ ຽນແປງ ສຳລັບຍານາງແອັດກິນສ໌ If we are allowed to be together, we be together. If we not, we can do

SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ເຟສບຸກ